ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຈາກການສັງເກດເຫັນວ່າສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຄົນລາວກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ພວກເຮົາຄົງບໍ່ອາດປະຕິເສດອິດທິພົນຂອງວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົ ກທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຈົນບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າຕົນເອງກຳລັງປ່ຽນໄປ ການກິນ ການຢູ່ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນລາວກໍປ່ຽນໄປຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນໃນທຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ໂລກໄພທີ່ຄົນຕາເວັນຕົກເຄີຍເ ປັນກໍກຳລັງກາຍມາເປັນບັນຫາຂອງຄົນລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ເປີດຮ້ານອາຫານຕາມແບບຝຣັ່ງ ສະນັ້ນຊີວິດຂອງຄົນໃນເມືອງຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັບຄົນຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຈາ ກປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆ ຄົນໃນເມືອງມີການເປັນຢູ່ສະດວກສະບາຍ ທັນສະໄໝ ກິນອາຫານແບບຕາເວັນຕົກ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນລາວເມື່ອກ່ອນທີ່ບໍ່ມີອາຫານວ່າງ ຫຼື ຫຼັງຄາບເຂົ້າ ຫຼື ຖ້າມີກໍໜ້ອຍທີ່ ສຸດ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາກຳລັງຮຽນແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງບາງຄົນບໍ່ມັກກິນອາຫານເຊົ້າ ແຕ່ກິນອາຫານວ່າງຕອນບ່າຍ ອາຫານຈຳພວກນີ້ ສ່ວນຫຼາຍເປັນແປ້ງ ເປັນເຂົ້າລ້ວນໆ ຜ່ານຂະບວນການແປຮູບ ມາແລ້ວ ມີນ້ຳຕານຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຂະໜົມເຄັກ ຂະໜົມປັງ ແຊນວິດ ຫຼື ອື່ນໆອີກ ພຶດຕິກຳແບບນີ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແບບງ່າຍໆ ເພາະບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຈຶ່ງບໍ່ມີພະລັງພຽງພໍໃນການເຮັດວຽກ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່ າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເອົາພະລັງງານມາຈາກໃສ ຮ່າງກາຍຈະດຶງເອົາພະລັງງານສຳຮອງມາໃຊ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນຄົນລາວເຮົາມັກກິນເຂົ້າເຊົ້າເປັນອາຫານຫຼັກ ຕໍ່ມາບາງຄົນຮຽນແບບ ຂອງຄົນຕາເວັນຕົກ ກິນເຂົ້າຕາມຮ້ານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ເຮືອນຫຼາຍທ່ານດຽວນີ້ບໍ່ມັກເຂົ້າເຮືອນຄົວ ມັກຊື້ຂອງກິນສຸກ ຫຼື ເພິ່ງອາຫານສຳເລັດຮູບຫຼາຍກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຝຣັ່ງອາເມລິກາ ພ ວກເຂົານິຍົມກິນຊີ້ນຫຼາຍ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າເມື່ອປຽບທຽບ 75 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກັບທຸກມື້ນີ້ ຄົນອາເມລິກາກິນຊີ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 78 ເປີເຊັນ ການກິນອາຫານທີ່ຜະລິດມາຈາກນົມກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ອາຫານໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນກໍເພີ່ມ ຂຶ້ນ 50 ເປີເຊັນ ແຕ່ຄົນອາເມລິກາກິນຜັກຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 63 ເປີເຊັນ ແລະ ໝາກໄມ້ເຫຼືອ 23 ເປີເຊັນ ແຕ່ຫັນໄປກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກດອງໃນກະປ໋ອງຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ບັດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງນິດໄສການກິນ ຂອງຄົນລາວໃນເມືອງ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນຕາເວັນຕົກຫຼາຍປານໃດ ສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃນຕອນນີ້ ແມ່ນກະແສການຫັນມາກິນອາຫານຈານດ່ວນ ເຊິ່ງເປັນວັດທະນະທຳການກິນຂອງຊາ ວຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ມາເຜີຍແຜ່ໃນບ້ານເຮົາ ໄວລຸ້ນຕ່າງໆກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ເພາະຖືວ່າໂກ້ ຫັນມາກິນກະແລັມ ຊີ້ນທອດ ພິດຊາ ນ້ຳອັດລົມ ແປັບຊີ ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະ ເປັນສາ ເຫດຂອງໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມີ ແລະ ມັນກຳລັງເຂົ້າມາຄຸກຄາມຊີວິດຂອງຄົນອາຊີເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮົາຈະເຫັນເດັກນ້ອຍ ເດັກໜຸ່ມຕຸ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ ອອກກຳລັງກາຍນ້ອຍລົງ ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ ເປັນວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວນ້ອຍລົງ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືສຸຂະພາບຂອງເດັກໜຸ່ມລາວໃນຕົວເມືອງຕົກຢູ່ໃນວົງວຽນນີ້ ບາງຄົນເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ອາຍຸບໍ່ທັນເຂົ້າໄວກາງຄົນກໍເລີ່ມມີບັນຫາສຸຂະພາບແລ້ວ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ຊາວຕາເວັນຕົກມີອາຫານທີ່ເໝາະສົມກັບອາກາດ ແລະ ພູມປະເທດຂອງພວກເຂົາ ອາຫານສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນບັນຫາແກ່ສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ ພວກເຂົາຍັງມັກໃຊ້ເຄື່ອງມືແທນກຳລັງຄົນເພື່ອຄວ າມສະດວກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງງານຫຼາຍ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຍອມອອກກຳລັງ ແຕ່ລະມື້ເສຍເວລາຢູ່ກັບໜ້າຈໍໂທລະພາບ ຊີວິດທີ່ສະໜຸກສະບາຍທີ່ຫຼາຍຄົນໃຝ່ຝັນນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນວິຖີຊີວິດທີ່ນຳໄປສູ່ຄວ າມຊຸດໂຊມຂອງສຸຂະພາບ ຂະນະທີ່ຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຄວາມຟ້າວຟັ່ງຕະຫຼອດເວລາ ມີຄວາມຕຶງຄຽດ ນີ້ແຫຼະເປັນບັນຫາຂອງສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນເມືອງ ແລະ ຄົນລາວທີ່ຮຽນແບບວິຖີຊີວິດຂອງຊາວຕ າເວັນຕົກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ປະມານ 50 ປີຜ່ານມາ ໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມັກເປັນໄດ້ແກ່ ໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ອຳມະພຶດ ອຳມະພາດ ແລະ ໂລກມະເຮັງ ເຊິ່ງບໍ່ພົບເຫັນໃນໝູ່ຄົນລາວເຮົາ ຈຸດເດັ່ນຂອງ ໂລກເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືມັກເກີດຂຶ້ນກັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງສະຫຼາດໃນການເລືອກ ທ່ານສາມາດກິນອາຫານແບບຕ່າງປະເ ທດ ແຕ່ຕ້ອງກິນບໍ່ຫຼາຍ ຫຼື ກິນອາຫານແບບລາວໆທີ່ມີພືດຜັກ ໝາກໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ ບໍ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ເຮົາຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານນິດໄສການກິນທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ລູກແກ່ຫຼານ ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໃຊ້ຊີວິດແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ກິນອາຫານແບບຝຣັ່ງນັ້ນຈະກາຍເປັນນິດໄສຖາວອນໄດ້ ແລ້ວໂລກພະຍາດຕ່າງໆຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກໍຈະບໍ່ເຂົ້າມາໃກ້ພວກເຮົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຈະເຫັນວ່າອາຫານ ແບບລາວໆນັ້ນມີຄວາມເປັນຢາໃນຕົວ ພວກເຮົາກິນພືດຜັກພື້ນບ້ານຫຼາຍຊະນິດ ຜັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນຢາສະໝຸນໄພ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍ ແກ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາເອງ ສິ່ງທີ່ຄວນຮຽນແບບຈາກຊ າວຕາເວັນຕົກແມ່ນ ຄວາມເປັນຄົນຕົງກັບເວລາ ຄວາມຂະຫຍັນຂັນແຂງ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ ບໍ່ຢູ່ລ້າດຽວດາຍ ເປັນຄົນກົງໄປກົງມາ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຫັນແມ່ນຄວາມສຸພາບ ມີກຽດສັກສີ ເຮົາຈະມາຟັ ງເລື່ອງລາວແບບນີ້ກັນອີກໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້

ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ແມ້ແຕ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ສະຫງົບສຸກ ມັນກໍເປັນເພາະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຢ່າງ ເກີດມາຈາກການບໍ່ເຮັດຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຄົນຂັບຂີ່ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍກໍເພາະ ວ່າລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ໂລກຂອງເຮົາເກີດໄພພິບັດຢ່າງມາກມາຍ ພາຍຸທີ່ພັດທຳລາຍຫຼາຍປະເທດ ຝົນຕົກໜັກ ນ້ຳຖ້ວມ ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄວາມວິປະລິດແປປວນທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ກໍເພາະມະນຸດ ໄດ້ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ຜົນຮ້າຍທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄືຄວາມວິປະລິດແປປວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ມີລົມພາຍຸ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກທີ່ປ່ຽນໄປ ເພາະໃນທຳມະຊາດມີກົດເກນຂອງ ມັນ ເມື່ອໃດທີ່ທຸກສິ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້ຫາກບໍ່ຝ່າຝືນ ແລະ ທຳລາຍກົດເກນເຫຼົ່ານັ້ນ ທຸກຢ່າງກໍຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມທຳມະຊາດດ້ວຍດີ ຂະນະນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າຊີວິດຂອງເຮົາປອດໄພດີຢູ່ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ມູ ນບອກວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກສາມີທຳຮ້າຍໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທຸກວັນນີ້ມີສາມີກວ່າ 5,000 ຄົນທຳຮ້າຍພັນລະຍາຂອງເຂົາ ໃນອີກຫຼາຍປະເທດບັນຫາຊົ່ວຮ້າຍຍິ່ງກວ່ານີ້ ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ້ອຍກໍຖືກທຳທາລຸ ນໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍໄດ້ສ້າງບາດແຜອັນຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍຄື ມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງທີ່ກຳລັງອຶດຢາກຫິວໂຫຍ ບໍ່ມີອາຫານການກິນ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ລູກ ໃຫ້ຫຼານກິນອີກດ້ວຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກປີມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກການຂາດສານອາຫານ ເທົ່າກັບມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດວັນລະ 13,700 ຄົນ ນີ້ກໍເປັນອີກຕົວຢ່ າງໜຶ່ງຂອງສະພາບຄວາມເປັນໄປໃນໂລກ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງຖິ້ມບ້ານເຮືອນເພາະຜົນຈາກສົງຄາມ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ ອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລີ້ໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກມື້ນີ້ປະຊາຊົນນັ ບຊາວລ້ານຄົນກຳລັງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຄົນຈຳນວນມາກມາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃສ ແມ້ຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ ແຕ່ກັບເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍຮອບຕົວ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ໃນເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງມີ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງນອນຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ ອົງການ UNICEF ຫຼື ກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ມີຈຳນວນມາກມາຍເຖິງ 100 ລ້ານຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເດັກນ້ອ ຍນີ້ແມ່ນຕິດຢາເສບຕິດຈຳນວນມາກມາຍ ກຳລັງຈະກາຍເປັນອາດຊະຍາກອນ ກະສັດໂປລຽນຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດໃນອະດີດກ່າວວ່າ ກອງທັບທີ່ມີປືນໃຫຍ່ເອົາຊະນະສົງຄາມໄດ້ສະເໝີ ແຕ່ຄຳເວົ້ານີ້ປ່ ຽນໄປແລ້ວ ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປືນໃຫຍ່ ເຂົາເຂົ້າໄປຫາຝູງຊົນທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າອັນຕະລາຍກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ໂຈນພວກນີ້ຂ້າຄົນບໍລິສຸດນັບຮ້ອຍນັບພັນ ຂະນະນີ້ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມັກເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັນກັບພວກພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຕຳຫຼວດບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງພວກເຂົາໄດ້ ຂະນະນີ້ຄົນຈຳນວນກວ່າ 45 ລ້ານຄົນ ກຳລັງປ່ວຍດ້ວຍໂລກເອດ ໃນບາງສ່ວນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ປະຊາກອນເກືອບໜຶ່ງໃນສ່ ວນສາມຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ອີກຈຳນວນມາກມາຍສິໄດ້ຮັບເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທຸກໆມື້ ໃນຍຸກສະຕະວັດທີ 19 ປະຊາຊົນລ້ວນແຕ່ມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ເຂົາບອກວ່າໂລກຈະພັດທະນາໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ມີເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍເຮັດວຽກທໍຜ້າ ແລະ ກະຫຍິບຜ້າ ເຄື່ອງຈັກອີກຫຼາຍຊະນິດເພື່ອໃຊ້ໃນການກະເສດ ລົດໄຟ ແລະ ເຮືອໂດຍສານສາມາດຂົນຄົນໂດຍສານໄດ້ຢ່າງໄວວາ ທັງທາງບົກ ແລະ ທາງທະ ເລ ປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າອີກບໍ່ດົນບັນຫາຂອງສັງຄົມຈະຕ້ອງໝົດໄປ ຈະບໍ່ມີຄົນຈົນ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ຄວາມສະຫງົບສຸກຈະມາແທນທີ່ຂອງສົງຄາມ ເຮົາຈະມີໂຮງຮຽນຢ່າງພຽງພໍ ມີລັດຖະບານທີ່ດີເພື່ອທຸກຄົນ ວິທະຍ າສາດມີປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດຢ່າງມາກມາຍ ຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍາສາດກໍໃຫ້ລະເບີດປະລະມະນູແກ່ເຮົາອີກຊະດ້ວຍ ຂະນະນີ້ຄຳຖາມຂອງຄົນທົ່ວໄປກໍຄື ເປັນຫຍັງເຮົາຫາຄຳຕອບເພື່ອແກ້ບັນຫາບໍ່ໄດ້ ເ ປັນຫຍັງບັນຫາຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງນີ້ເລື້ອຍໆ ເປັນຫຍັງຍັງມີຄົນຫິວໂຫຍ ເປັນຫຍັງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ໆບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີຍ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພາະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ບັນຫາໃຫຍ່ໂຕທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດນັ້ນເປັນບັນຫາດ້ານສິນລະທຳ ເຮົາຈະເຫັນວ່າບັນຫາໃຫຍ່ທັງໝົດທີ່ເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃ ນຂະນະນີ້ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງສິນລະທຳເກືອບທັງສິ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບກົດເກນຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຊຶ່ງເປັນກົດເກນເພື່ອຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນໃນສັງ ຄົມ ເພື່ອນຳມາສະເໜີເທື່ອລະຂໍ້ເທື່ອລະຂໍ້ຈົນຄົບຈຳນວນ 10 ຂໍ້ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະການສະທ້ອນແນວເຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງປະສົງໃຫ້ສັງຄົມມະນຸດມີຄວາມສຸກຢ່າງແ ທ້ຈິງ ເຮົາຈຶ່ງຮຽກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຄວາມຮັກ ເພາະພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດ ຕິດຕາມລາຍການຂອງພວກເຮົາອີກໃນຄັ້ ງຕໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ